سيپارو تيرهون اتان ڪهڙو تيرهون ٿو شروع ٿئي وما ابرئ نفسي هاڻي اهو سيپاري جي به ڳالهه ڪندا هلون هاڻي هيئن ته جيڪي قرآن شريف ڇاپين ٿا پنهنجي سعودي عرب وارا ۽ ٻيا پوء انهن ۾ سيپارن جو ڳالهه ڪونهي منزلون ونزلون ٻيون ٻيون ڪي ڳالهيون اچي ويون هليون پر سيپارا هئا ٽيهه سي معنيٰ ٽيهه پارا معنيٰ حصا، ٽيهه ڀاڱا، ٽيهه حصا، قرآن شريف کي ٽيهه حصا ڇو ڪيائون؟ پنهنجو اهو هڪڙو ماڻهن کي علم وارن کي خبر آهي پر اسان جن کي خبر ڪونهي ته پوء اها ڳالهه سمجهائجي هتي ته پنهنجو قرآن شريف جڏهن تراويحون پڙهندا آهن پنهنجو اسلام جي پنهنجا مسلمان رمضان جي مهيني ۾ ته پوء تقريبن ٽيهه ڏينهن ٿيندا آهن رمضان جا يا انٽيهه يا ٽيهه جيترا به ٿين ته پوء ٽيهن حصن کي قرآن شريف ۾ ورهايائون ڳڻي لفظ ڳڻي حرف ڳڻي پنهنجو ڳڻي پوء ٽيهه ڀاڱا ڪيائون هن کي پوء پهريون ڀاڱو فلاڻو نالو هي ٻيو ڀاڱو ٻيو نالو هي ٽيون ڀاڱو وارو مطلب ته رکيائون ته هتي جيڪو آهي پورو ٿو ٿئي يعني پورا حساب ڪري ڳڻي پوء ان کي ڊوائيڊ ڪري ڇا ڪري اهو ڪوفي ۾ ۽ بصري جي پهريان پهريان علماء جيڪي ڪوفي ۽ بصري جا انهن ماڻهو ڳڻيا ڪوفي ۾ حضرت علي رضي الله تعاليٰ عنه ان کان پوء ٻيا ماڻهو امام ابو حنيفه به ڪوفي ۾ ٻيا ماڻهو ڪوفي ۾ بصري ۾ به تمام وڏا وڏا وڏا عالم هئا مطلب اهي ٻه شهر هئا جيڪي پهريان پنهنجو علم وارا ماڻهن جا انهن پوء هي محبت ۾ پنهنجي عشق ۾ پنهنجي لفظ ڳڻيا حرف ڳڻيا

پوء ڪنهن وقت ائين ٿو ٿئي سيپارن منجهه جو ڳالهه هلي پئي اڃا لفظ اهو جملو پورو نه ٿيو آهي ۽ ڳالهه اڃا اڳتي پئي ته اهو ٻيو سيپارو ٿي ٿو وڃي ڇو جو هنن جيڪو حساب پنهنجي محبت سان رکيو سو اهو ته ڀئي هتي هڪڙو سيپارو پورو ٿي هليو آهي هاڻي هيڏانهن اڳتي جيڪو آهي پوء ائين ٿئي ڪيترن جڳهين تي ائين آهي پوء هڪڙي آيت هڪڙي سيپاري ۾ هڪ سورت جي آهي مثلا سورت حجر جي سورت ۾ هڪڙي هڪڙي آيت پهرين هن ۾ آخري سيپاري ۾ ٻي ٻيو سڄي سورت ٻئي سيپاري ۾ هتي به جيڪو آهي سو وما ابرئ هتي ڪذالڪ ذالڪ ليعلم اني لم اخنه بال هو ڊائلاگ هلي پيو ۽ پنهنجو ڳالهه هلي پئي ۽ وما ابرئ نفسي آئون پاڻ پاڻ کي بري نه ٿو سمجهان اها ڪنٽينيوس ڳالهه آهي هڪڙي ئي ماڻهو جي پوء حضرت زليخا چئجي يا يوسف عليه السلام جيئن پاڻ اڳ ۾ عرض ڪيوسين جنهن جي به چئجي پر اهو ڳالهه هلي پئي پر سيپارو بدلجي هليو پر ان معنيٰ ۾ سيپارو پوء ضروري نه آهي ته عالم جيڪو آهي اتي بس بيهي رهي ۽ بس ختم هاڻ ڀلي ان جي مرضي آهي ڀلي آيت پوري ڪري ڀلي ڳالهه اها پوري ڪري يوسف عليه السلام کي تخت تي ويهاري ان کان پوء پورو ڪري جيئن وڻيس تيئن ڪري پر مطلب ته پوء اسان جا عالم وري جيڪي آهن مکي ٽو مکي ۽ پنهنجو اهو چوندا بس هتي هاڻ ختم ڪيو بس پوء ختم ڪيو ٺيڪ آهي سورت ڪهف ۾ به اهڙي نموني سان

اهو سيپارن جو ۾ جيڪي آيتون آهن انهن جو نمبر آهي يا انهيء سيپاري ۾ جيڪو رڪوع آهي انهيء جو نمبر آهي يا اهڙي قسم جا اهي ٽي نمبر آهن اهي ماڻهن کي سمجهاڻا پوندا ٻارن کي ته ڀئي ان جو مطلب هي آهي ان جو مطلب هي آهي نه ته خبر ڪونه پوندي اهي ائين لکي پيا آهن مٿان هڪڙو فگر لڳو پيو آهي هڪڙو وچ ۾ پيٽ ۾ ٻيو فگر لڳو پيو آهي هيٺيان ٽيون فگر لڳو پيو آهي ڇا لڳو پيو آهي ان جو مطلب سمجهائبو جڏهن ظاهر آهي ماڻهو سامهون هوندو تڏهن سمجهندو خبر پوندي استاد کي سڀ خود خبر هوندي پوندي هاڻ استاد کي خبر آهي الائي ڪونهي خدا کي خبر آهي آئون هرڀرو الزام ڪونه ٿو هڻان ته ڪنهنکي خبر ڪونهي ڪنهن کي خبر به هجي پر گهڻا مون جهڙا چٽ خطا هن کي ڪونهي خبر ته ڇا آهي ڇا نه آهي ڇو لکيو پيو آهي ائين لڳي پئي آهي هن مٿان هتي لڳو پيو آهي هي فگر هيٺ لڳو پيو آهي ٻيو فگر الائي ڇا آهي مطلب بهرحال اها ڳالهه اها ڪئيسون هاڻي وري عرض ڪياسون ته قال الملڪ ائتوني به استخلصه لنفسي

تنهن انهي منجهان هڪڙي معنيٰ اسين اها ڪڍي سگهون ٿا ته اتي محفل ۾ ويٺو آهي حضرت يوسف عليه السلام به ججمينٽ ۾ مطلب جڏهن اهو سوال جواب ٿئي پيو عورتن کان ته اتي ويٺو هجي پوء چي هاڻ مون ڏي آڻيوس هيڏانهن هيڏانهن آڻيوس مون وٽ ڀرسان منهنجي آڻيوس ته آئون هن سان ڳالهايان پر هو پري بيٺو آ اهو هڪڙو خيال آهي پر مطلب ته جيڪو توهان کي وڻي سو جيڪو دل ۾ معنيٰ ويهي سا معنيٰ تي ضد نه ڪجي ته بس هي معنيٰ آهي نه ته ٻيا سڀ ڪافر آهن آئون مسلمان آهيان معنيٰ هي نه ڪندؤ ته آئون پادرا هلندوسانو وڙهندوسانو اهڙي ڳالهه اجائي ڇا جي ڇا ڪجي ڀئي عالمن هي ڳالهيون ڪيون آهن پر پوء هاڻ جيئن عرض ڪيو سون ته پهريان عالم اها معنيٰ ڪونه ڪڍندا هئا پر ڏسو هتي جيڪو آهي سو ساڳئي جملي منجهه پنهنجو

اهڙي نموني سان هڪڙي ساڳئي جملي ۾ ڪڏهن قال فلاڻو، نالو ڪونهي ان جو، ڪڏهن قال چوڻ کان سواء ئي ان جي ڳالهه ڪري ٿو وٺي. اهڙي نموني سان الله تعاليٰ ڪو ڪنهن جو پابند ڪونهي ته پنهنجو هروڀرو اها اهڙي ڳالهه سمجهائي پر ماڻهن کي سمجهڻي ٿي پوي. ان ڪري هاڻي هتي اهو عرض ڪيوسون ته قال اجعلني،

خبر پئي ته ڀئي آئون نبي آهيان هاڻ اهو ته مطلب ته مسئلو پيدا نه ڪجي ته چئي ڀئي ازل کان وٺي رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي هيو اها خبر آهي مطلب ته اها پنهنجي جاء تي ڳالهه پر جڏهن رسول الله صلي الله عليه وسلم کي خبر مطلب پئي ته ڀئي آئون نبي آهيان هاڻ مون کي حڪم ڪيو آهي غار حرا جي واقعي کان پوء ان کي حڪم ٿيو ته هاڻ تون هيء ڳالهه پڌري ڪر انذر عشيرتڪ الاقربين قم فانذر يا ايها المزمل يا ايها المدثر قم فانذر جڏهن حڪم ٿيو ان کي چئبو بعثت ته بعثت کان اڳ ۾ رسول الله صلي الله عليه وسلم جيڪو آهي سو امين مشهور هو ڇو ته امانت وارو صاحب هو ۽ پوء اهو واقعو هيو جيڪو بيت الله ٺاهن پيا آهي پنهنجو هو مسئلو ٿيو ته ڪي ڪير رکي پٿر جيڪو آهي حجر اسود جو ڪٿي رکجي ڪير رکي ڪير رکي ڇو جو سڀ ڪو ماڻهو وڙهيو جو اسين رکنداسون اسانجو قبيلو رکندو پوء رسول صلي وسلم آيو پي چون ڀلا هي امانت وارو صاحب آهي هن کي ته اسين چئون ته اسانجو مسئلو اهو حل ڪري پوء رسول صلي وسلم اهو مسئلو حل ڪريو ته هاڻي هتي امانت وارو صاحب يوسف عليه السلام هتي هن کي چيائين ته امين آهي هاڻي ان کان اڳ ۾ پاڻ چئي چڪاسون هي ٿو چوي ته مڪين آهين تون تمڪنت وارو صاحب قوت پاور اٿارٽي طاقت تو کي اسين ٿا ڏيون يا ٻي به ڳالهيون ٿيون هليون هن کان اڳ ۾ ثابت ٿيو ته پنهنجو صديق آهي سچو يا اهو صديق پنهنجو هو ٿا چون ۽ مائي به جيڪا ٿي آخر ۾ چئي ته هي سچو آهي ۽ پنهنجو اتي جيڪو جيل ۾ جو هئا ته محسنين جيل وارن به ڏٺو پنهنجو وائٺو ته ڀئي هي ماڻهو سٺا ڪم ڪري ٿو ته هي ويل ڊوئر آهي گڊ ڊوئر آهي مطلب ته هي ماڻهن سان چڱا ڪم ٿو ڪري احسان جا ڪم ٿو ڪري محسن آهي چڱائي وارا ڪم ٿو ڪري ۽ پنهنجو عزيز مصر جيڪو آهي ان وٽ ثابت ٿيو ته هي جيڪو آهي سچو آهي ته ان ڪري هي سڀئي صلاحيتون آهن حضرت يوسف عليه السلام جون ته هي ههڙي قسم جو ماڻهو آهي جنهن کي هي هي اٿارٽي پاور هي جيڪا پوزيشن آهي هي جيڪا ماموريت آهي سا اسين هن کي ڏئي سگهون ٿا. هاڻي اهڙي اهو جڏهن ڪون ٿيندي ته الله تعاليٰ ان قوم منجهان اها برڪت ڪڍي ڇڏيندو، ان منجهان اها چڱائي ڪڍي ڇڏيندو، ان مان صلح امن جي ڳالهه نڪري ويندي هلي، پوء جيڪو آهي سو ماڻهو خواري ۽ بدمعاشي ۽ پنهنجو اهو بک ۽ ڊپ جيڪو آهي سو قوم ۾ پيدا ٿي ويندو هليو. سورة نحل ۾ اهو افضل جو لئيلاف قريشن ۾ به هو ته پنهنجو اهو ٿو ٿئي ته تون اسان کي بک ۽ بک ۽ ڇا چئبو آهي بک ۽ ڏڪر ۽ خوف ته پنهنجو تمڪنت وارو، سچو، امانت وارو، خيانت نه ڪرڻ وارو ۽ ظلم نه ڪرڻ وارو، جاهل نه هئڻ وارو، اهي سڀئي ڳالهيون صلاحيتون هتي حضرت يوسف عليه السلام ۾ آهن. ان کان پوء وري پاڻ ئي چوي ٿو ته آئون حفيظ آهيان ۽ امين پنهنجو عليم آهيان ته علم وارو به هجي، حفاظت ڪرڻ وارو به هجي، امانت وارو هجي، تمڪنت وارو صاحب جتي سڀ ڪو ماڻهو ڀروسو ڪري سگهي، سچو ماڻهو ان کي سمجهي، هو به ته اهي سڀئي صلاحيتون حضرت يوسف عليه السلام ۾ ٿيون جنهن جيڪا پوزيشن ڏئي سگهجي ٿي ۽ بادشاهه پوء هن کي اڳتي پاڻ جيئن عرض ڪنداسون ته تورات ۾ به آهي ته بادشاهه سلامت ان کي چيو ته ڀئي تون ڄاڻ تنهنجو ڪم ڄاڻي ۽ آئون منهنجو تخت جيڪو آهي سو منهنجو آهي ۽ انهيء تي حملو نه ڪجانء ۽ مون کي ڊيٿرون نه ڪري ڇڏجانء، تخت کان اڇلي نه ڇڏجانء، باقي سڀ تون ڪم تنهنجو پاڻ ڄاڻين هت، معنيٰ معنيٰ هن جو جيڪي خزائن الارض آهن انهيء جو، يعني فائنانشل اهو جيڪو به طريقو آهي تون اهو سنڀال، پر هي جيڪو خاص هن کي ڊپارٽمينٽ ملي ويو هليو انهيء جو اختيار سڄو حضرت يوسف عليه السلام وٽ آهي، بادشاهه کان پوء ڄڻ ٻيو نمبر هي بادشاهه اتي چوي ٿو تورات ۾ ته منهنجي تنهنجي حڪم کانسواء ڪو ڪک به ٻيڻو نه ڪندو، جيئن تون چوندين تيئن ٿيندو ۽ بس منهنجو آئون توکي منڊي ڏئي ٿو ڇڏيان، منڊي ڏيندا هئا اڳئين زماني ۾ يا هار پارائيندا هئا يا ڇا اهڙي قسم جون ڳالهيون ڪندا هئا، چئي چئي توکي آئون اختيار ڏئي ٿو ڇڏيان. هاڻي ٻي اسين ڳالهه ڏسون ٿا هن قرآن شريف ۾ ئي ته بادشاهه ڪهڙي قسم. هاڻي انهيء ڪري هتي اسان کي قرآن شريف ۾ سورة بقرة منجهه بادشاهه ۾ ڪهڙيون صلاحيتون هجن اهي اسان کي ٻڌائي ٿو قرآن شريف الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته حضرت سال جيڪو

اسان ڏانهن اسان تي هاڻي بادشاهه هڪڙو ڪري مقرر ڪيو باقي بادشاهه آڻيو اسان تي نقاتل في سبيل الله وغيره وغيره پوء هاڻي اها ٻه سؤ ڇاهيتاليهين آيت آهي وڏي آيت آهي آئون پوري ڪونه ٿو پڙهان پر چون ته اسان کي تقاضا ڪيائون ته اسان کي هڪڙو بادشاهه کپي هاڻي ڇو جو اسان جا ڪم هلائي ۽ ماڻهو اسان وڙهن ٿا ۽ اسان جي هاڻي پوء جيڪو پنهنجو وقال لهم نبيهم هن جي ٻه سؤ ستيتاليهين آيت آهي هو اتي ٿي هلي. وقال لهم نبيهم هن جي نبي چيو هنن کي، ان الله قد بعث لڪم طالوت ملکا، ملڪا، توهان تي طالوت جيڪو آهي ان کي مقرر ڪيو اٿائين ته بادشاهه ڪري. هاڻي هنن کي اعتراض هيو هي وري ڪيئن هي طالوت عليه السلام طالوت جيڪو بادشاهه ويچارو ٿيو سيميول پنهنجو سيميول نه پر سال هن جو نالو حضرت دائود عليه السلام جو اهو سهرو آهي.

اتي سيميول جي علائقي ۾ پهچي ويو، جتي سيميول نبي هيو، اتي ويٺو هو. سيميول هن کي ڏٺو ۽ چيائين ته آئون تنهنجي انتظار ۾ ويٺو هوس. تون هاڻ آيو آهين، تون ڀلي آهين. هاڻ توکي اسين بادشاهه ٿا ڪيون. چي ها، آئون آيو آهيان گڏهيون ڳولڻ پنهنجي پيء جون، پنهنجي پيء جون ۽ پنهنجو اهو مطلب ته جڏهن نبوت ملي ٿي ته اهڙي نموني سان حضرت موسيٰ عليه السلام عرض ڪيو هوسين جيئن ته ٽانڊو ويو ڳولڻ پنهنجو چيائين هو جبل ۾ الائي ڇا ٻري پئي ڪٿي باهه، آئون وڃان ٿو ته کڻي ٿو اچان ماين کي پنهنجي گهر واري کي. اتي ويهاري پنهنجي ٻارن کي ۽ پنهنجي لڇ جيڪو هوس ڪو ڌڻ بڻ ڪولا ڇا پاڻ سان گڏ اتي هن کي ويهاري چيائين آئون وڃان ٿو جبل تي باهه پئي ٻري اتان جو ٽانڊو ٿو کڻي اچان ته هو ويو ٽانڊي کڻڻ جي لاء ته بورچاڻي ته ڪونه ٿيو نه پر هتان ماڳهين ڇا چئبو آهي نبوت هن کي ملي وئي هلي پوء الله تعاليٰ جا پنهنجا ڪم آهن جيئن وڻيس تيئن ڪري ته هن کي مل ملڪ کي طالوت کي ملڪ بنايائين قد بعث لڪم طالوت ملڪا قالوا هاڻي هنن اعتراض ڪيو ٻيا ماڻهن ٻيا جيڪي ماڻهو آهن چي طالوت ته گڏهيون پيو چاري هاڻي هن کي ڪيو اٿئي اسان هيڏا شاهوڪار سين هيڏا وڏا وڏا ماڻهو الله تعاليٰ هن چيو جيڪو هيو نبي هن وقت جي زماني جو قالوا انيٰ يڪون هنن ماڻهن چيو قالوا انيٰ يڪون له الملڪ چي هن کي بادشاهت ڪيئن ملندي علينا اسان اسان کي ڇڏي

پيغمبر جيڪو ان زماني جو آهي اهو سيميول اهو ٿو چوي هنن کي قال ان الله اصطفاه الله هن کي چونڊيو آهي ڇا جي ڪري عليڪم توهان جي مٿان هن کي چونڊيو اٿس وزاده بسطة في العلم هن کي پهرين ڳالهه هن کي چونڊيو اٿئي ٻي ڳالهه ته هن جو علم هن جو وڌيڪ آهي توهان کان علم ۾ وڌيڪ آهي ها گڏهيون چاريائين پئي پر ويچارو هو علم وارو والجسم جسم ۾ توهان کان وڌيڪ آهي يعني قوت ۾ طاقت جيڪا جسم جي جسماني فزيڪل پاور جيڪو آهي اهو اسٽرينٿ آهي هن ۾ ان ۾ به توهان کان سگهو آهي ۽ علم ۾ به توهان کان وڌيڪ آهي ۽ ٽيو الله تعاليٰ هن کي چونڊيو آهي پهرين ڳالهه اها

ڇهيتاليهه، ٻه سؤ ستيتاليهه هي ٻئي آيتون آهن، وڏيون ڊگهيون آيتون آهن، مون پوريون ڪونه پڙهي ڇهيتاليهه آيت پر هي ستيتاليهه آيت تقريبن مون پوري پڙهي ڇڏي آهي. هاڻي اهو ٿيو ڄڻ بادشاهه ڪهڙو ڪجي، بادشاهه اهو آهي ٺيڪ آهي پوء هن کي دائود عليه السلام ملندو هي ٿيندو هو ٿيندو هي ڳالهه هاڻي ڏسون مزدور ڪهڙو کپي جيڪو توهان ڪم تي ماڻهو رکو ٿا پنهنجي لاء ته اهو توهان کي ڪهڙو ڪهڙي قسم جو ماڻهو هجي ان جي لاء الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ اها ڳالهه هي ٽئي ڳالهيون تمام هڪڙيون سهڻيون آهن جنهن کي سمجهڻ هاڻي ٽيو اهو آهي سورت قصص قصص ۾ حضرت موسيٰ عليه السلام وڃي ٿو حضرت موسيٰ توهان کي جيئن خبر ڀئي ڄائو پنهنجي آل عمران جي گهر ۾ ان کان پوء ان کي الله تعاليٰ جي حڪم مطابق

هو جو ڇوڪريون ويٺيون هيون حضرت شعيب عليه السلام جيڪو به هن جو نالو آهي اتي ان زماني جو نبي آهي هتي ان هو مدين هي اولاد آهن حضرت ابراهيم عليه السلام جا پر قطورا عليه السلام جا ٽي جيڪا زال آهي حضرت ابراهيم عليه السلام جي هڪڙي حضرت سارا آهي پهرين ٻي حضرت هاجرا آهي ٽي قطورا آهي جيڪي ان جو نالو اسانکي خبر ڪونهي وڌيڪ اسانجي عالمن کي پر پوء تورات ۾ ان جو ذڪر آهي ان جو پورو چيپٽر هڪڙو ته ان قطورا جي اولاد جو آهي، ان جا ڇهه ست يڪا پٽ آهن، پوء انهن منجهان اولاد جيڪو وڌي ٿو، بهرحال مدين ان جو پٽ آهي، قطورا جو حضرت ابراهيم عليه السلام جا، ته ان مدين جي شهر منجهه هي پهچي ٿو، ته پوء اتي هو ٻه ڇوڪريون جيڪي ڏسي ٿو حضرت صفورا انهن منجهان هڪڙي آهي، ڇا اٿس نالو پنهنجو،

چي ته ماڻهو هو جنهن اسان کي اهڙي نموني سان مدد ڪئي آهي پوء چئي ان ماڻهو کي وٺي اچو ته آئون توهان کي مطلب ته هن کي مسافر هوندو ڌاريون ماڻهو آهي پري جو هن کي ماني ٻاني کاراجي هن کي ان جو عيوض ڏجي جيڪو محنت ڪئي ويچاري اسان جي لاء پوء هن کي وٺي ٿا اچن پوء گهر ڇوڪري جيڪا آهي هنن منجهان هڪڙي سا چوي ٿي پنهنجي پيء کي پنهنجو

جڏهن اتي پهتو انهن وٽ، وقص عليه القصص، ۽ جڏهن قصو پنهنجو ڪري انهن کي ٻڌائين، حضرت شعيب عليه السلام کي، قال لا تخف ان چيو تون هاڻ ڊپ نه ڪر، هتي فرعون جو حڪم نٿو هلي، مطلب ته اسين فرعون جي حڪم کان پري آهيون، نجوت من القوم الظالمين تون نجات توکي ملي آهي ظالم قوم کان، پوء قالت احداهما انهن منجهان هڪڙيء چيو پنهنجي پيء کي يا ابت هي منهنجا پيء استاجره، هن کي مستاجر ڪر، هن کي مزدوريء ۾ رک، پاڻ وٽ اجر، اجرت، ۾ رک، اجرت، ۾ رک، ان خير من استاجرت القوي الامين، هاڻ ٻئي هي ڪوالٽي آهن، جيڪو قوي هجي ۽ جيڪو امانت وارو صاحب هجي، هي امانت جو صاحب آهي، پوء هن پڇيو ته هي امانت، توکي ڪيئن خبر پئي ته امانت وارو آهي؟ پوء حضرت صفورا يا جيڪا به ان منجهان ٻنهي منجهان هڪڙي آهي اها چئي ٿي ته اسان جڏهن آئون هلڻ لڳيس ته مون کي چيائين ته تون پويان هل ته ۽ مون کي اڳيان ڇڏ ته آئون اڳيان هلان مون کي اشارو ڪندي هل ليفٽ رائيٽ هيڏانهن ساڄي کٻي کاٻي گهر تائين مطلب ته اسين پهچون ڇو جو متان عورت اڳيان هلندي ته پنهنجو ماڻهن جو توجه ٿيندو ته ڀئي هيء عورت آهي، هن جا هي عضوا آهن، هي اها ڳالهه، اها ڳالهه آهي ته هڪڙو شيطاني وسوسو خيال ماڻهن جي ذهن ۾ ته هڪ امانت جو صاحب هيو نبي الله آهي ته انهيء ڪري هن جو ڄڻ ذهن توجه هن جي جسم ڏانهن نه وڃي، هن جي ڳالهه ڏانهن نه وڃي ته هو پويان ٿي هلي پوء هن کي اشارو مطلب اهڙي قسم جي تفسيرن ۾ يا وضاحت ڪن ٿا پر خبر ڪونهي قرآن شريف ۾ اهو ته ڇو چيائين پر مطلب ته ڇوڪريء کي خبر پئجي وئي ته هي امانت وارو ماڻهو آهي ته امين هتي به اها ساڳي ڳالهه جيڪا اتي يوسف عليه السلام جي متعلق بادشاهه چئي ته تون امين آهين امانت وارو ماڻهو آهين جو هي سڀ ڳالهيون ثابت ٿي چڪيون تون امانت وارو آهين رسول الله صلي الله عليه وسلم جي متعلق ڳالهه ٿي ته ته امانت وارو آهي اهو ان ڪري امين ان کي سڏيندا هئا ۽ ان ڪري هڪڙي ڳالهه هڪ امانت وارو ماڻهو هجي، خائن خائن نه هجي، خيانت وارو نه هجي، امانت جو ضد جيڪو آهي سو خيانت خائن آهي، خيانت وارو. هاڻي جنهن کي هڪڙو ڏوڪڙ ڏيو اهو وڃي کيسي پائي ڇڏي پاڻ ۽ اهو ڪنهن کي نه ڏئي اهو خيانت وارو آهي. پوء ڏوڪڙ جي ڪيائين ڪي ملين ڊالر جي ڪيائين. خيانت جيڪا خيانت ڪرڻ وارو خيانت ڪندو ٿورڙي جي ڪري ڪي گهڻي جي ڪري ته خيانت وارو نه هجي. ٻيو پنهنجو هن چيو قوي آهي قوي آهي جو مطلب ته هو جڏهن کوهه ۾ جڏهن پاڻي ڪڍيائين ٻيا ماڻهو هيترا ڪي پنج ست ڪي ڏهه ڪي چاليهه ماڻهو گڏجي هو ٻوڪو ٿي ڪڍيائون يا هو پٿر جيڪو لڳائي لڳائيندا آهن ته ان ۾ ڪو ڪتو نه ڪري پوي ڪو ٻلو نه ڪري پوي ڪو جانور نه ڪري پوي پاڻي پاڪ رهي ته ان کان ان تي ڪو پٿر رکندا هئا يا ڇا ڪندا هئا جو پوء ظاهر آهي ته اهڙو ڳرو هوندو پوء ان کي وري هٽائيندا ته هٽائين گڏجي ايترا ماڻهو هن پاڻ اڪيلي هٽائي ڇڏيو موسيٰ عليه السلام ۽ پاڻ ٻوڪو ڪڍي انهن کي ڏنائين پاڻي جو پياري ۽ پوء پنهنجي گهر ۾ هليون ويون ته اهي ڄڻ ٽئي هڪڙا مثال آهن اسان وٽ ته مزدور حضرت موسيٰ عليه السلام هاڻي اهڙو ڪو مزدور ڪونهي پر مطلب ته جيڪڏهن ماڻهو ڪم تي جيڪڏهن ڪو ماڻهو رکي ته اهڙو ته ڪو رکي جنهن ۾ ڪا طاقت هجي هڪڙو قوت هجي قوي هجي

سڄي مملڪت هن جي هٿ ۾ ٿي وئي هلي، اختيار سڄا بادشاهه هن کي ڏئي ڇڏيا ته اهو انهيء ڪري جو هو سچو هو، امانت وارو هو، ظالم نه هو، جاهل نه هو، خيانت وارو نه هو ۽ پنهنجو امين هو، تمڪنت وارو هو ۽ پنهنجو حفاظت ڪرڻ وارو هو ۽ علم الله تعاليٰ هن کي ڏنو هو.